ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ວ່າຜູ້ຍິງທີ່ເກີດລູກເກີດເຕົ້າ 3 ຄົນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານີ້ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ Heart Failure ໃນພາຍຫຼັງຂອງຊີວິດ ນີ້ແມ່ນອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງດອກວ່າ ຄົນລາວເຮົ າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ບາງຜູ້ບາງຄົນມີລູກມີເຕົ້າ ເກືອບໂຫຼ ກໍຍັງມີຊີວິດຢູ່ຮອດດຽວນີ້ 90 ປາຍປີແລ້ວ ແລະອີກຜູ້ໜຶ່ງມີຮອດເກົ້າຄົນ ກໍຍັງໝັ້ນຍືນເກືອບຮອດ 90 ປາຍ ຈຶ່ງໝົດອາຍຸໄປ ແລະອີກຄອບຄົວໜຶ່ງມີ ລູກມີເຕົ້າບໍ່ຫຼຸດ 6 ຄົນ ກໍຍັງໝັ້ນຍືນທັງພໍ່ແລະແມ່ຢູ່ ຈັກວ່າແນວໃດ ການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍເຫັນວ່າເປັນດັ່ງນັ້ນ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນມອງເບິ່ງໄລຍະຍາວ

ມາກມາຍ ລະຫວ່າງການມີອາຍຸ 33 ປີແລ້ວຖືພາ ແລະອາຍຸ 40 ປີແລ້ວຖືພາ ເຈັບປວດແລະເຈັບຫຼາຍຕື່ມ ແຕ່ຍານາງຄິດວ່າມັນໂອເຄສຳລັບຍານາງໃນພາຍຫຼັງ ການຟື້ນຕົວດີຂຶ້ນໃຊ້ເວລາຍາວນານ ອີງຕາມກາ ນຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ການຖືພາໃນຂັ້ນອາຍຸ 42 ປີ ເພີ່ມການສ່ຽງໃສ່ຍານາງມາຕິນ ທີ່ຈະເປັນຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວແບບໃດແບບໜຶ່ງ

ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຫັນໃຈສັ້ນໃນການອອກກຳລັງກາຍໜ້ອຍດຽວ ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມກັນກັບ Melbourne's Alfred Health ຕິດຕາມມອງເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຍິງໃນໄວ 60 ແລະ 70 ແລ້ວເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນ ອາການ Stiff Heart Syndrome ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດລູກ 3 ຄົນ

ສິ່ງທີ່ພຽງແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າເປັນປົກກະຕິສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອນັ້ນໃຫ້ພິຈາລະນາປຶກສາກັບທ່ານໝໍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີການປະສົບການກັ ບບັນຫາຫົວໃຈ ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ມີນ້ຳໜັກທີ່ຈົບດີ ແລະ ເບິ່ງແຍງຄວາມກົດດັນຂອງໂລຫິດ ຍານາງ Nicola Martin ກຳລັງກະທຳບາດກ້າວຕ່າງໆ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອຄວບຄຸມສຸຂະພາບຂອງຍານາງ ເຊັ່ນ ຫຼິ້ນຕີບານບາສເກັດບໍ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນຕົ້ນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ